ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະສານງານຕ່າງປະເທດດ້ານການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດຂອງລາວເປີດເຜີຍວ່າ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານຢາເສບຕິດລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ມີຊາຍແ ດນຕິດຕໍ່ກັນນັ້ນ ກໍຄືວຽກງານສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະຕ້ອງເລັ່ງເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະວ່າຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດໄດ້ນຳໃຊ້ ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເ ທດເປັນຊ່ອງທາງໃນການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ຊຶ່ງມີຊາຍແດນຕິດຕໍ່ກັບພະມ້າ ຈີນ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທນັ້ນ ກໍຄືເຂດທີ່ມີການລັກລອບ ຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດ ຜ່ານລາວໄປຕ່າງປະເທດຫຼາຍທີ່ສຸດ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະສານງານຂອງລາວໄດ້ຍົກເຖິງກໍລະນີບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕະຫຼອດແນວເຂດຊາຍແດນໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ ທີ່ຕິດຕໍ່ກັບຈີນ ແລະ ຫວຽ ດນາມວ່າ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນຢູ່ໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ ແມ່ນຢາກໃຫ້ແກ້ໄຂບັນດາປ່ອງຄຳລອຍ ທີ່ຄົນບໍ່ດີເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີມີປ່ອງຄຳລອຍຕາມຊາຍແດນລວມທັງໝົດ 91 ປ່ ອງຄຳລອຍ ຢູ່ໃນນັ້ນ ຕິດກັບເບື້ອງຊາຍແດນລາວ-ຈີນນີ້ 32 ປ່ອງຄຳລອຍ ແລະ ເບື້ອງຊາຍແດນຫວຽດນາມມີ 59 ປ່ອງ ສະນັ້ນ ຂໍໃຫ້ລັດຖະບານນີ້ ຖືວ່າປະສານສົມທົບກັບເບື້ອງຫວຽດນາມເບື້ອງຈີນ ເພາະວ່າຢູ່ນີ້ ແມ່ນເປັນບ່ອນສວຍໃຊ້ຊ່ອງວ່າງການລັກລອບເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ຫຼືວ່າການຄ້າຂາຍການລຳລຽງຂົນສົ່ງສິ່ງເສບຕິດ ກໍແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາປ່ອງຄຳລອຍດັ່ງກ່າວນີ້ ໂດຍໃນໄລຍະສອງປີທີ່ຜ່ານມາ ທາງກ ານລາວ ສາມາດຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 13,935 ຄົນ ໃນນີ້ລວມຜູ້ຕ້ອງຫາສັນຊາດຈີນ ພະມ້າ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທດ້ວຍ 2,083 ຄົນ ຊຶ່ງເມື່ອລວມກັບນັກໂທດທີ່ສານປະຊາຊົນລາວໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດແລ້ວຫຼາຍກ ວ່າ 20,000 ຄົນ ທັງກໍຍັງມີຜູ້ຕ້ອງຫາທີ່ກະທຳຄວາມຜິດອາຍາ ແລະ ຖືກຄຸມຂັງກ່ອນໜ້ານີ້ອີກເກີນກວ່າ 7,800 ຄົນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີນັກໂທດ ແລະ ຜູ້ຕ້ອງຫາທີ່ຖືກຄຸມຂັງຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດລາວເກີນກວ່າ 40,000 ຄົນ ໃນນີ້ເກີນກວ່າ 90 ເ ປີເຊັນ ກໍຄືນັກໂທດ ແລະ ຜູ້ຕ້ອງຫາທີ່ກະທຳຄວາມຜິດກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ທີ່ລວມເຖິງນັກໂທດປະຫານຊີວິດ 600 ກວ່າຄົນດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ພົນເອກ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ໂທດປະຫານນີ້ ກະບໍ່ຫຼາຍປານໃດ ປະມານຫ້າຫົກຮ້ອຍຄົນ ແຕ່ວ່າຈັກຊິເອົາມື້ໃດປະຫານ ແລະ ປະຫານດ້ວຍວິທີໃດ ຊິສີດຢາສັກຢາບໍ ຄັນເຮັດໂຕນີ້ໄປ ພັດສາກົນປ ະທ້ວງໄດ້ດຽວນີ້ ຈຳເປັນດຽວນີ້ໄດ້ອະໄພຍະໂທດ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເປັນຫົວໂປ່ໂຕການ ຜູ້ທີ່ຂົນສົ່ງ ຫຼືວ່ານຳໃຊ້ຊື່ໆນີ້ກໍຈຳເປັນໄດ້ອະໄພຍະໂທດ ຄັນບໍ່ອະໄພຍະໂທດພວກນີ້ ຈັກຊິອະໄພຍະໂທດຜູ້ໃດ ຢູ່ໃນຄຸກຫັ້ນ 90 ກວ່າ ເປີເຊັນແມ່ນຢາເສບຕິດ ຈັ່ງຊັ້ນ ຢູ່ໃນກົດໝາຍເພິ່ນວ່າ ຜູ້ໃດປະຕິບັດດີ ລະກະອະໄພຍະໂທດ ມັນກະຫຼຸດລົງມາຕະຫຼອດຊີວິດ ກະມາອັ່ງຢູ່ຫັ້ນຄືເກົ່າ ທັງນີ້ຄ້າຍຄຸມຂັງ ແລະ ດັດສ້າງໃນທົ່ວປະເທດລາວມີນັກໂທ ດກວ່າ 20,000 ຄົນ ໃນນີ້ນັກໂທດປະຫານຊີວິດ 603 ຄົນ ແລະ ນັກໂທດທີ່ຖືກຕັດສິນໃຫ້ຂັງຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ 996 ຄົນ ສ່ວນຢາເສບຕິດ ແລະ ສານເຄມີທີ່ຕຳຫຼວດລາວຍຶດໄດ້ຈາກການຈັບກຸມ ໃນຊ່ວງປີ 2021 ຫາ 2022 ມີນ້ຳໜັກລວມເກີ ນກວ່າ 80 ຕັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢາບ້າຍຶດໄດ້ເກີນກວ່າ 285 ລ້ານເມັດ ຜົງຢາບ້າກວ່າ 59 ກິໂລກຣາມ ຢາໄອສ໌ກວ່າ 7,193 ກິໂລກຣາມ ເຮໂຣອີນກວ່າ 507 ກິໂລກຣາມ ກັນຊາແຫ້ງກວ່າ 20 ຕັນ ຝິ່ນ 380 ກວ່າກິໂລກຣາມ ເຄຕາມີນກວ່ າ 2.5 ຕັນ ຢາອີກວ່າ 20 ກິໂລກຣາມ ຄາເຟອີນກວ່າ 168 ກິໂລກຣາມ ໂຄເຄນ 3 ກິໂລກຣາມ ສານເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຢາເສບຕິດອີກກວ່າ 51 ຕັນ ພ້ອມດ້ວຍອາວຸດປືນ ຍານພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານທີ່ທັນສະ ໄໝອີກຫຼາຍກວ່າ 30,000 ລາຍການ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການກະທຳຜິດກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ຍັງຖືເປັນຄະດີຄວາມທາງອາຍາ ທີ່ມີການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ສານປະຊາຊົນລາວຫຼາຍທີ່ສຸດອີກດ້ວຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເກີດການລະ ບາດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຢ່າງຮຸນແຮງກໍຕາມ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການລັກລອບຂົນສົ່ງ ແລະ ການຄ້າຢາເສບຕິດລົດລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ຕົງກັນຂ້າມກັບປາກົດວ່າມີການລັກລອບຢ່າງເປັນຂະບວນການທີ່ມີລັກ ສະນະຂ້າມຊາດ ແລະ ມີເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທັງໃນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA